SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ກ່ຽວເລື່ອງການຕໍ່ສູ້ ຫຼືວ່າຕໍ່ຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ແມ່ນວ່າມີຫຼາຍປະເທດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊັ່ນວ່າ ສະຫະປະຊາຊາດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ອົດສະ ຕຣາເລຍ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ຕ່າງໆນານາ ຮ່ວມດ້ວຍປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ປະເທດໄທກໍຍິນດີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຊາບວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ກະຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ກະຄືມີເລື່ອງຂອງປະເທດຈີນ ແລ້ວກະປະເທດຫວຽດນາມ ສົ່ງຄະນະແພດ ຄະນະໝໍ ມາຊ່ອຍທາ ງການລາວໃນການສູ້ກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ຫວ່າງໄວໆ ພວກສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າໄທຊ່ວຍເຫຼືອລາວນີ້ ແມ່ນວ່າທາງການລາວ ຫຼືວ່າລັດຖະບານລາວ ຮ້ອງມາຍັງທາງການໄທ ເພື່ອຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ ຫຼືວ່າປະເທດໄທຕັ້ງໃຈເຂົ້າ ຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍຊື່ໆ ອັນນີ້ເນາ ະ ກະຄືການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດ ເອີ ຂ້າງຄຽງ ເພື່ອນບ້ານ ຢ່າງທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ຖ້າຫາກວ່າບາງ ບາງຄັ້ງນີ້ ຄືປະເທດທີ່ໄດ້ລັບຄວາມເດືອດຮ້ອນນີ້ ກະ ກະບໍ່ໄດ້ລັບຄວາມລ້ອງຂໍ ຫຼືຢ່າງເຊັ່ນວ່າພະມ້າ ທີ່ຜ່ານ ມາ ໄທກະສະເໜີເຂົ້າ

ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ບ່ອນໃດມີຄວັນ ມັນຕ້ອງມີໄຟຈັ່ງຊີ້ນະ ບ່ອນໃດມີນ້ຳຖ້ວມ ມັນກໍຕ້ອງປຽກຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຊົນລາວ ຈັກວ່າຈີນ ຈັກວ່າຫວຽດນາມ ຈັກສະຫະ ລັດ ຈັກສະຫະປະຊາຊາດ ຈັກອົດສະຕຣາເລຍ ຈັກປະເທດໄທ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍນີ້ນະ ກໍແປວ່າທາງການລາວນີ້ ມີການຂາດຕົກບົກພ່ອງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂຄວິດ-19 ຕົ໋ວ ອັນນັ້ນ ອັນນີ້ມັນມີແນວໃດແນວໜຶ່ງ ເວົ້າວ່ າອອກມາຫຼືບໍ່